ຊາຍແດນສະຫະລັດກັບເມັກຊິໂກ ທີ່ເປັນປະຕູສຳຄັນສຳລັບການຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການຄ້ານັ້ນ ໄດ້ກາຍເປັນຈຸດທີ່ນັບມື້ນັບອ່ອນໄຫວຫຼາຍຂຶ້ນ ຕໍ່ການລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດທີ່ເປັນອັນຕ ະລາຍ ເຊັ່ນ ເຟນຕານິລ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງເພີ່ມຂຶ້ນນີ້ໄດ້ ລັດຖະມົນຕີຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດສະຫະລັດ ທ່ານ ອາເລຮານໂດຣ ມາຢອກຄັສ ໃນເດືອນເມສາຜ່ານມາ ໄດ້ປະກາດການສ້າ ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດຂຶ້ນມາໃໝ່ ທ່ານ ມາຢອກຄັສ ກ່າວດັ່ງນີ້ Drug trafficking organizations have grown in sophistication and power ການຈັດຕັ້ງຂອງການຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ເຕີບໂຕຂຶ້ນ ທັງທາງດ້ານຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ ແລະ ອິດທິພົນ ໜຶ່ງໃນສິ່ງອື່ນໆຫຼາຍຢ່າ ງນັ້ນ ຄະນະທີ່ວ່ານີ້ຈະສຶກສາຫາວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີການໃຊ້ປັນຍາປະດິດ ຫຼື AI ເພື່ອກວດຫາ ແລະ ຕ້ານການຫຼັ່ງໄຫຼຂອງຢາເສບຕິດທີ່ຜິດກົດໝາຍເຂົ້າມາໃນປະເທດ ທ່ານ ມາຢອກຄັສ ເວົ້າວ່າ We will explore using this technology to better detect fentanyl shipments ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຄວ້າຫາວິທີໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີນີ້ ເພື່ອກວດເບິ່ງການຂົນສົ່ງຢາເຟນຕານິລໃຫ້ໄດ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ທ່ານ ແພັທຣິກ ຊິມມອນສ໌ ອະດີດຫົວໜ້າຫ້ອງການພາສີ ແລະ ການປົກປ້ອງຊາຍແດນຂອງສ ະຫະລັດກ່າວວ່າ ມີລະບົບນີ້ຢູ່ໃນຕະຫຼາດແລ້ວໃນທຸກມື້ນີ້ ເຊິ່ງສາມາດປັບປຸງໃຫ້ມັນດີຂຶ້ນໄດ້ອີກດ້ວຍການໃຊ້ AI ຕົວຢ່າງອັນໜຶ່ງກໍຄື ມີສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າລະບົບມວນໂທໂມກຣາຟີ ຊຶ່ງສາມາດຜະລິດຮູບພາບຂອງວັ ດຖຸທີ່ຖືກສະແກນໄດ້ຢ່າງແມ່ນຢຳກວ່າ ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບເທັກໂນໂລຈີສ່ອງໄຟຟ້າ ຫຼື ເອັກສ໌ເຣ ທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ທ່ານ ຊິມມອນສ໌ ອະດີດຫົວໜ້າປົກປ້ອງຊາຍແດນກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ If there's dense cargo in there, X-ray can't penetrate it. So if you use a muon tomography system ຖ້າມີສິນຄ້າແໜ້ນຢູ່ໃນຫັ້ນ ເຄື່ອງເອັກສ໌ເຣແມ່ນບໍ່ສາມາດສ່ອງຜ່ານມັນເຂົ້າໄປໄດ້ ສະນັ້ນ ຖ້າຫາກທ່ານນຳໃຊ້ລະບົບມວນໂທໂມກຣາຟີ ມັນກໍຈະສາມາດເຈາະຜ່ານເຂົ້າໄປໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາມາດເຫັນສິ່ງທີ່ຢູ່ພາຍໃນວັດຖຸທີ່ແໜ້ນນັ້ນໄດ້ ຊຶ່ງສາມາດເປັນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໃຊ້ກັບຕູ້ຂົນສົ່ງຄອນເທັນເນີທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສິນຄ້າ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ຢາເຟນຕາ ນິລສາມາດຖືກເຊື່ອງຊ້ອນໄວ້ໃນນັ້ນໄດ້ ອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ AI ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ກໍຄືທາງດ້ານການສືບລັບ ແລະ ການວິເຄາະທີ່ມີຄວາມສາມາດຄາດເດົາໄດ້ ຕໍ່ຍານພາຫະນະຂ້າມຊາຍແດນມາ ທ່ານ ນີລ ຄລີລັອກສກີ ອະດີດກຳມາທິການປົກປ້ອງຊາຍແດນກ່າວຜ່ານທາງ Skype ວ່າ ຄົນທີ່ຂ້າມມາແມ່ນໃຜ ເຂົາເຈົ້າມາເລື້ອຍປານໃດ ແລ້ວຍັງມີລົດ ແລະ ປ້າຍທະບຽນລົດອີກ ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາເລື້ອຍປານໃດ ແລະ ສະນັ້ນ ມີຂໍ້ມູນປ ະເພດເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະມອບໃຫ້ AI ພະຍາຍາມເຮັດ ແລະ ໄຈ້ແຍກອອກມາ ຄະນະສະເພາະກິດ AI ມີກຳນົດຈະລາຍງານຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ບໍ່ເທົ່ າໃດເດືອນຂ້າງໜ້ານີ້ ບົວສະຫວັນ VOA